ທີ່ນີ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງສູ່ມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນພະຫັດ ວັນທີ 18 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບກ ານອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ຈຳປາທອງ ແລະ ໄຊຍາ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ແມ່ຍິງລາວ 3 ຄົນ ທີ່ຖືກລັກພາເຂົ້າໄປພະມ້າ ໄດ້ຖືກຮຽກຄ່າໄຖ່ ຈຶ່ງຈະປ່ອຍໂຕ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ກວດພົບສາ ນຟອມາລີນໃນອາຫານເກີນມາດຕະຖານ ຂາຍໃນຕະຫຼາດ
ລາຄານ້ຳມັນແພງຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນ ບໍລິສັດຈີນຢູ່ເມືອງກາສີ ປ່ອຍນ້ຳລ້າງແຮ່ລົງຫ້ວຍນ້ຳທຳມະຊາດ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນ ຕໍ່ໄປ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາແລ້ວ ທີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວ ໄທ ແລະ ພະມ້າ ທັງໝົດ 5 ຄົນ ຖືກຕົວະໄປເຮັດວຽກເປັນຜູ້ບໍລິການຢູ່ຮ້ານກິນດື່ມ ເປັນສາວນວດແຜນບູຮານ ແລະ ສາວຮ້ານບັນເທີງ ຄືສາວຄາຣາ ໂອເກະທີວີ ແລ້ວຖືກກັກຂັງ ໃສ່ກະແຈມື ທໍລະມານຕ່າງໆນານາ ດ້ວຍການຕີ ໃຫ້ກິນເຂົ້າມື້ລະຄາບ ຖືກຍຶດເງິນທີ່ເຮັດວຽກມາໄດ້ ແລະ ຖືກຂາຍຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຈີນໄປເລື້ອຍໆ ທີ່ເມືອງລາ ປະເທດພະມ້າ ລ່າສຸດເມື່ອສັບປະດາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຫົວໜ້າທີ່ເປັນຄົນຈີນ ໄດ້ບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຕິດຕໍ່ຫາຄອບຄົວ ເພື່ອໄຖ່ໂຕກັບບ້ານ ເປັນເງິນຫຼາຍສິບພັນຢວນ ຖ້າບໍ່ມີເງິນຄ່າໄຖ່ ກໍຈະຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ສະເພາະກໍ ລະນີນາງນົກ ນາມສົມມຸດ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປັດຈຸບັນອາຍຸ 19 ປີ ທີ່ຖືກນາຍໜ້າລາວຈາກຄາຊີໂນຄິງໂຣມັນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຕົວະໄປເຮັດວຽກເ ປັນຜູ້ບໍລິການກິນດື່ມຢູ່ຮ້ານບັນເທີງຂອງຈີນໃນຄາຊີໂນນັ້ນ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າ ນາງຈະບໍ່ຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກກັກຂັງ ແລ້ວນາງກໍຕົກລົງໄປເຮັດວຽກນຳ ແຕ່ເມື່ອມາເຖິງຄາຊີໂນໄດ້ປະມານ 2 ເດືອນ ນາງຖືກຫົວໜ້າຄົນລາວຕີຈົນເຖິງຂັ້ນແຂນຂາຊ້ຳ ດຶງຜົມຈົນຫຼົ່ນ ຍ້ອນນາງໄປຢ້ຽມຍາດ ແລະ ໄປທ່ຽວສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວເກີນ 1 ຊົ່ວໂມງຕາມທີ່ກຳນົດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຫົວໜ້າຄົນຈີນກໍຕົວະນາງນົກວ່າ ຈ ະສົ່ງນາງໄປເຮັດວຽກສາວຮ້ານບັນເທີງຢູ່ແຂວງຊົນບູລີຂອງໄທ ແລະ ນາງກໍຕັດສິນໃຈໄປນຳ ແຕ່ນາງຖືກຕົວະໄປຂາຍໃຫ້ເຖົ້າແກ່ຈີນ ທີ່ເມືອງໂມງນາງ ປະເທດພະມ້າ ດ້ວຍເງິນ 25,000 ຢວນ ແຕ່ພວກເຂົາຮ່ວ ມມືກັນຈະຂ້ານາງ ເອົາອະໄວຍະວະໄປຂາຍ ແຕ່ນາງນົກຫຼົບໜີໄດ້ກ່ອນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງນາງຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໃນມື້ວັນທີ 17 ມົກກະລານີ້ ມາສາມຫຼ່ຽມເຂົາບໍ່ກັກຂັງ ໄປໃສກະໄດ້ ບໍ່ຕົບບໍ່ຕີ ບໍ່ດ່າ ບໍ່ ບໍ່ຕັ ດເງິນ ບໍ່ອີ່ຫຍັງ ແລ້ວພໍດີຂຶ້ນມາຮອດ ເຮັດວຽກປະມານ 3 ມື້ນີ້ແຫຼະ ເຮັດອີ່ຫຍັງຜິດດຽວເຂົາຕັດເງິນເທື່ອລະ 100 200 ບໍ່ໃຫ້ໄປໃສ ແລ້ວກະຖ້າຄືວ່າໄດ້ເງິນຕິບແລ້ວເຊື່ອງໄວ້ ທີນີ້ຕີ ມື້ນັ້ນຫັ້ນ ກ່ອນ ກ່ອນເຂົາເຈົ້າຊິສົ່ ງເຮົາມາຫັ້ນ ໜ້າ ໜ້າໄຄ່ໜ້າແດງຕົວແດງຕົວຊ້ຳເບິດ ເຂົາຕີແລ້ວເຂົາສົ່ງມາເຂົ້າມາເລີຍ ຊິສົ່ງຄົນມາຂ້າເຮົາ ເພາະວ່າ ອັນ ມັນສົ່ງ ມັນສົ່ງນາຍໝໍກັບສົ່ງຕຳຫຼວດພະມ້ານີ້ ແລ້ວກະຄົນອີກ ອີກ ອັນ ຄົນໜຶ່ງມາເອົ າເຮົາລະ ແລ້ວນ້ອງຫັ້ນໜີທັນກ່ອນ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຊິຂ້າ ເຂົາເຈົ້າຊິຂ້າເອົາບີ ເອົາອີ່ຫຍັງແບບ ສິ່ງທີ່ມັນຮັກສາຄົນໄດ້ຫັ້ນນະ ນາງນົກເວົ້າຕື່ມວ່າ ຫຼັງຈາກໜີຕາຍຈາກການໄລ່ຂ້າອອກມາໄດ້ແລ້ວ ກໍຖືກຕົວະໄ ປເຮັດວຽກສາວຮ້ານ ຢູ່ຮ້ານບັນເທີງຂອງຄົນຈີນທີ່ເມືອງລາ ປະເທດພະມ້າ ແຕ່ພໍໄປເຖິງຮ້ານນັ້ນແລ້ວ ກໍຖືກສັ່ງໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ແລະ ນາງກໍສະໝັກໃຈຂາຍ ແຕ່ຫົວໜ້າຈີນບໍ່ຢາກໃຫ້ນາງເຮັດວຽ ກຂາຍບໍລິການທາງເພດ ແລ້ວສັ່ງໃຫ້ນາງຫາເງິນມາໄຖ່ໂຕກັບບ້ານ ເປັນເງິນ 30,000 ຢວນ ຫາກຫາບໍ່ໄດ້ພາຍໃນວັນສຸກທີ 19 ມົກກະຣານີ້ ນາງ ແລະ ໝູ່ຄູ່ຄົນອື່ນກໍຈະຖືກຕີ ແຕ່ສຳລັບນາງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງນາງ ບໍ່ສ າມາດຫາເງິນຈຳນວນຫຼາຍນັ້ນມາໃຫ້ໄດ້ ມາຮອດປະຈຸບັນ ນາງນົກຢູ່ປະເທດພະມ້າໄດ້ 3 ເດືອນແລ້ວ ນາງຈ່ອຍລົງ ແຕ່ກ່ອນນ້ຳໜັກ 50 ກິໂລ ແຕ່ດຽວນີ້ຍັງ 45 ກິໂລ ຍ້ອນຫົວໜ້າຈີນໃຫ້ກິນເຂົ້າມື້ໜຶ່ງພຽງຈານດຽ ວ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ນາງອອກໄປໃສມາໃສໄດ້ ດັ່ງທີ່ນາງເວົ້າໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ເອີ ມັນມີຮ້ານ KTV ຮ້ານ KTV ໄດ້ກິນເບຍ ດົມເຄ ແລ້ວກະຫຼິ້ນແບບນຳແຂກຊື່ໆ ແລ້ວນ້ອງວ່າ ເອີ ນ້ອງຊິເຮັດ ລະມາຮອດລະ ເຂົ າເຈົ້າວ່າ KTV ຫັ້ນນະ ຜູ້ສາວເຂົາບໍ່ເອົາ ຖ້າເວົ້າພາສາຈີນບໍ່ໄດ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າຈັ່ງຊີ້ ເອົາ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າເອົານ້ອງມາເຮັດວຽກເປັນຜູ້ສາວ ເຮັດຜູ້ສາວນ້ອງກະໄດ້ລູກຄ້າດີ ແຕ່ວ່າແບບມັນຂຶ້ນນຳຫົວໜ້ານະ ບໍ່ໄ ດ້ເປັນຫຍັງ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກເອົາແບບຊີ້ນະ ລະມັນຫັ້ນນະ ໃຫ້ເວລາໄປ 10 ມື້ ຖ້າວ່າ 10 ມື້ ຫາເງິນໃຫ້ມັນບໍ່ໄດ້ ມັນຊິຕີ ໃຫ້ນ້ອງກິນເຂົ້າມື້ລະເທື່ອນະ ຕອນນີ້ນ້ອງຈ່ອຍເຫຼືອງອີ່ຫຼີ ບໍ່ມີຮອດແຮງແບບ ແຮງຊິຍ່າງ ກະຍັງບໍ່ມີລະຕອນນີ້ນະ ທາງບ້ານເຮົາເພິ່ນຈົນຊິຂາຍລົດຂາຍເຮືອນລະ ເພິ່ນຄິດຫຼາຍນະ ສ່ວນນາງດາວ ນາມສົມມຸດ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດຽວນີ້ອາຍຸ 20 ປີ ຖືກຄົນລາວທີ່ເຮັດວຽກເປັນສາວເອັນເຕີເ ທນ ຢູ່ຮ້ານບັນເທີງ KTV ຂອງຄົນຈີນໃນເມືອງໜຶ່ງຂອງພະມ້າ ຕົວະນາງໄປເຮັດວຽກດຽວກັນຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ ແບບບໍ່ຕ້ອງຂາຍບໍລິການທາງເພດ ພຽງແຕ່ຊົງເຫຼົ້າ ຮ້ອງເພງນຳແຂກ ໄດ້ດູແລແຂກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເ ມື່ອຮອດຮ້ານແລ້ວ ພັດບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕາມທີ່ໄດ້ລົມກັນໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແຕ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ນາງດາວເຮັດວຽກເອັນເຕີເທນ ແລະ ຂາຍບໍລິການທາງເພດຢູ່ຮ້ານບັນເທີງ KTV ໃນເມືອງນັ້ ນໄດ້ປະມານ 2 ເດືອນ ກໍໄດ້ຮູ້ຈັກກັບນາຍໜ້າຊາວພະມ້າຈາກເມືອງລາ ທີ່ຕົວະນາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານບັນເທີງຂອງຈີນທີ່ເມືອງລາ ເຊິ່ງເປັນຮ້ານດຽວກັນກັບນາງນົກເຮັດວຽກ ໂດຍໃຊ້ກົນອຸບາຍຕົວະນ າງດາວວ່າ ເຈົ້າຂອງຮ້ານເປັນຊາວຈີນ ໃຈດີ ບໍ່ບັງຄັບໃຫ້ຂາຍບໍລິການທາງເພດ ບໍ່ກັກຂັງໜ່ວງໜ່ຽວ ບໍ່ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແຕ່ພໍໄປຮອດ ນາງດາວພັດຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ມາຮອດດຽວນີ້ເປັນເວລາ 6-7 ເດືອ ນແລ້ວທີ່ນາງດາວຢູ່ພະມ້າ ແລະ ນາງຢາກຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາບການຄືດັ່ງກ່າວຄືກັນກັບໝູ່ຄົນອື່ນ ແຕ່ກໍລະນີຂອງນາງຕ່າງຈາກໝູ່ຄົນອື່ນ ຄືຫົວໜ້າຊາວຈີນບໍ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ນາງໄປຫາເງິນມາໄຖ່ໂຕອອກຈາ ກຮ້ານ ແຕ່ນາງຢາກອອກໜີໄປໃຫ້ພົ້ນ ນາງເຮັດວຽກຂາຍບໍລິການທາງເພດ ຫາເງິນໃຊ້ໜີ້ເກີນ 10,000 ຢວນ ຕາມທີ່ສັນຍາລະບຸໄວ້ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດອອກຈາກຮ້ານບັນເທີງແຫ່ງນີ້ໄດ້ ຍ້ອນສັນຍາລະບຸວ່າ ໃຫ້ເຮັ ດວຽກ 6 ເດືອນ ເຖິງເດືອນເມສາ 2024 ຈຶ່ງຈະອອກໄດ້ ເຊິ່ງນາງບໍ່ຮູ້ເລື່ອງນີ້ເລີຍ ແຕ່ລາວຕົວະຕູເຮົາວ່າ ອັນ ເຮັດ ເຮັດທີວີດອກລາວວ່າເນາະ ເຮັດ ເຮັດທີວີ ຄືນັ່ງ ນັ່ງກິນເບຍນຳລູກຄ້າ ຄ່າເດີນທາງຫັ້ນ ລາວ ລ າວເອົາອອກ ຄືຂອງນ້ອງໝື່ນໜຶ່ງ ນ້ອງລະວ່າ ເອີ ຄັນເຮົາເອົາເງິນໝື່ນໜຶ່ງຄືນນີ້ ເຮົາສາມາດກັບໄດ້ເລີຍແມ່ນບໍ່ ທັງໆທີ່ ອັນ ຄັນບໍ່ເບີດສັນຍາກໍສາມາດກັບໄດ້ບໍ່ ອ້າຍຄົນນັ້ນລາວວ່າ ວ່າ ສາມາດກັບໄດ້ ຖ້າຄືນເ ງິນເຂົາໜຶ່ງໝື່ນທີ່ ທີ່ເອົາອອກໄປຄ່າເດີນທາງນີ້ ເຂົາບອກ ອັນ ແລ້ວຕອນນີ້ນີ້ນະ ທີ່ເຮົາໃຊ້ໄປນະເກີນໝື່ນໜຶ່ງແລ້ວ ແລ້ວໜີ້ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ເປັນແລ້ວ ແລ້ວເຂົາບໍ່ຍອມປ່ອຍເຮົາອອກ ເພາະຫຍັງຫຍັງ ຍັງຄາສັນຍາ ເຮັດວຽກ ອັນນີ້ກໍຕົວະ ຕົວະເຮົາ ລະວ່າບໍ່ມີການກັກຂັງ ບໍ່ມີການຕີ ເຮົາສາມາດອອກໄປຂ້າງນອກ ອີ່ຫຍັງກໍໄດ້ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງເປັນຄົນລະແບບເລີຍ ອອກໄປໃສກໍບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກໍຄື ເບີກເງິນກໍເບີກບໍ່ໄດ້ ຕີນຳ ບໍ່ໃຫ້ກິນເຂົ້າ ແລະນາງນ້ຳຕານ ນາມສົມມຸດ ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອາຍຸ 17 ປີ ໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານຊີ້ນດາດ ທີ່ກາຊີໂນຄິງໂຣມັນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳຄືກັນນັ້ນ ໄດ້ໜຶ່ງປີປາຍ ໄດ້ຮັບເ ງິນເດືອນ ເດືອນລະໜຶ່ງລ້ານຫ້າແສນກີບ ໄດ້ສົ່ງເງິນໃຫ້ທາງຄອບຄົວໃຊ້ຢູ່ເລື້ອຍ ແຕ່ເມື່ອບໍ່ດົນ ຮ້ານຊີ້ນດາດຈະຖືກດັດແປງເປັນຮ້ານກິນດື່ມ ເຮັດໃຫ້ນາງບໍ່ເຮັດວຽກຕໍ່ ແລ້ວຖືກຄົນລາວໃນກາຊີໂນນັ້ນ ຕົວ ະໄປເຮັດວຽກເປັນສາວບໍລິການທາງເພດ ທີ່ເມືອງລາ ປະເທດພະມ້າ ບ່ອນດຽວກັນກັບນາງນົກ ແລະນາງດາວເຮັດຢູ່ ມາຮອດດຽວນີ້ ນາງຕານຢູ່ພະມ້າໄດ້ 4 ເດືອນແລ້ວ ແລະຖືກຫົວໜ້າຈີນຮຽກຄ່າໄຖ່ເປັ ນເງິນ 30,000 ຢວນ ດັ່ງຜູ້ປົກຄອງນາງເວົ້າວ່າ

ເຂົາໃຫ້ ທຽວໃຫ້ແມ່ຫັ້ນນີ້ຫາເງິນໄປໄຖ່ເອົາ ໄຖ່ເອົາຍ້ອນຫຍັງ ເພາະວ່ານາງຖືກຕີເທື່ອໜຶ່ງແລ້ວ ພໍ່ກໍບໍ່ໄດ້ອະນຸ ອະນຸຍາດລູກ ຄວາມດື້ຂອງລູກ ລູກຈະໄປເອງ ເພາະວ່າການຫາເງິນ ຢາກໃຫ້ພໍ່ກັບແມ່ມີ ປັດ ຈຸບັນ ແມ່ຍິງລາວ ພ້ອມທັງເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວ ແລະໄທ ທັງໝົດທີ່ໃຫ້ສຳພາດນັກຂ່າວວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ກໍເວົ້າກົງກັນວ່າ ພວກຕົນຍັງລໍຖ້າການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງຂໍຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼືອຜ່ານສື່ມວນຊົນ ແລະໄດ້ຫາບໍລິສັດໃໝ່ໃນພະມ້າ ທີ່ເປັນຮ້ານບໍ່ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍແມ່ຍິງ ໃຫ້ເຂົ້າມາຊື້ໂຕພວກເຂົາເຈົ້າອອກໄປຈາກຮ້ານບັນເທີງຂອງຄົນຈີນນັ້ນ ແລະດຽວນີ້ ຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກນາງ ກໍໄດ້ປະກອບເອກະສານໄປຍັງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທາງການລາວ ແລະໄທແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຄືບໜ້າເທື່ອ ມີແຕ່ເວົ້າປະໂຫຍກສັ້ນໆວ່າ ທາງການລາວເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນເປັນເຂດເສ ດຖະກິດພິເສດຂອງຈີນ ຈຳນວນແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານບັນເທີງຂອງຊາວຈີນທີ່ວ່ານັ້ນ ມີເຖິງ 30-40 ຄົນ ໃນນັ້ນມີຄົນລາວຫ້າຄົນ ຄົນໄທໜຶ່ງຄົນ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອເປັນຄົນຈີນ ພະມ້າ ແລະຫວຽດນ າມ ຮ້ານບັນເທີງແຫ່ງນີ້ເປັນຕຶກສອງຄູຫາ ມີທັງໝົດ 4 ຊັ້ນ ຊັ້ນທີ 1 ເປັນຄາຊີໂນ ຊັ້ນທີ 2 ເປັນຮ້ານຜູ້ສາວ ຊັ້ນທີ 3 ເປັນຮ້ານ KTV ແລະຊັ້ນທີ 4 ເປັນຮ້ານນວດແຜນໂບຮານ ຮ້ານນີ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກາຊີໂນຄິງໂຣມັນ ໃນເຂດເ ສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເຂດສົບຫຼວຍ ເປັນທາງຂ້າມໄປເມືອງປ໊ອກທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບປະເທດລາວ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ໃຫ້ສຳພາດທັງໝົດນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂະແໜງອາຫານ ແລະຢາ ພະແນກສາທາລະນະສຸ ກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາບັນດາອາຫານດິບ ແລະອາຫານປະເພດສຳເລັດຮູບ ທີ່ຫ້າງຮ້ານ ແລະຕະຫຼາ ດເທດສະບານຢູ່ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10 ຫາ 15 ມົກກະລາ ປີ 2024 ພົບວ່າມີເຄື່ອງໃນສັດ ກໍຄື ຍໍ່ຂາວ ແລະປາມຶກ ລວມທັງໝົດປະມານ 47 ກິໂລ ມີສານຟໍມາລີນ ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ທາງການແພດເອົ າໄວ້ດອງສົບຄົນຕາຍ ແລະສານກັນບູດ ຫຼືກັນເນົ່າເປື່ອຍ ປົນເປື້ອນໃນອາຫານດັ່ງກ່າວ ເບື້ອງຕົ້ນ ພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າເຂົາເຈົ້າບອກວ່າ ນຳເຂົ້າມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອນຳເຂົ້າມາຂາຍໃນຕະຫຼາດແຂ ວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາເຈົ້າໜ້າທີ່ເຄີຍກວດພົບອາຫານປະເພດຍໍ່ຂາວ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະນຳເຂົ້າຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ການກວດພົບດັ່ງກ່າວເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍຶດ ແລະ ນຳໄປທຳລາຍຖິ້ມ ເພາະຖ້າຜູ້ບໍລິໂພກ ຊື້ໄປກິນກໍຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫາກໄດ້ຮັບສານຫຼາຍເກີນໄປກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຖອກທ້ອງ ຮາກ ວິນຫົວ ແລະ ເປັນສານສະສົມມະເຮັງໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຕັກເຕືອນພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າ ພ້ອມ ເຮັດບົດບັນທຶກ ຖ້າຕໍ່ໄປຝ່າຝືນຈະຖືກປັບໃໝຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນແຂວງອຸດົມໄຊທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີໃນວັນທີ 15 ມົກກະລານີ້ວ່າ
ມັນຫຼາຍຫັ້ນແຫຼະເນາະ ຄັນມັນອອກແບງມັນຫຼາຍແລ້ວ ເກີນມາດຕະຖານ ສີ່ສິບເຈັດກິໂລ ພວກເຮົາກວດ ເຂົາບໍ່ຢາກໃຫ້ມັນເນົ່າໄວ ແຕ່ວ່າໂຕນີ້ມັນເປັນສານທີ່ວ່າພວກເຮົາໃສ່ດອງສົບຄົນເນາະ ມັນບໍ່ແມ່ນ ແນວມາໃສ່ອາຫານ ກິນບໍ່ໄດ້ແລ້ວອາຫານໂຕນັ້ນ ຕາມທີ່ຜ່ານມານີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ໂຕຍໍ່ຂາວຈະມາທາງຫວຽດນາມ ກວດພົບມີເທົ່າໃດກໍຕ້ອງໄດ້ທຳລາຍໝົດ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທີ່ຜ່ານມາເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍເຄີຍກວດພົບ ສານຟໍມາລິນໃນອາຫານປະເພດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ບໍ່ຫຼາຍເທົ່າຄັ້ງນີ້ ສາເຫດທີ່ມີຫຼາຍຂຶ້ນກໍຍ້ອນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊິ່ງໜຶ່ງປີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະມີການລົງກວດກາຕາມລະບຽບ 1 ຫາ 2 ຄັ້ງເທົ່ ານັ້ນ ຍ້ອນວ່າບໍ່ມີງົບປະມານພຽງພໍໃນການລົງກວດກາ ໂຕນີ້ທີ່ຈິງພວກເຮົາກໍໄດ້ແຈ້ງໝົດຫັ້ນແຫຼະ ບັນດາກົດໝາຍເອກະສານເຮົາກໍຕ້ອງຫ້າມ ມັນ ມັນເວົ້າເລື່ອງແມ່ຄ້າເຂົາບໍ່ປະຕິບັດຕາມເຮົານະ ພວກເ ຮົາກໍບໍ່ໄດ້ລົງຕະຫຼອດ ດົນປີໜຶ່ງກໍຄັ້ງໜຶ່ງສອງຄັ້ງຫັ້ນນະ ຢູ່ທີ່ງົບຫັ້ນແຫຼະ ລັດຖະບານເຮົາບໍ່ມີງົບໃຫ້ເນາະ ທີ່ຈິງທຳມະດາຕ້ອງໄດ້ລົງຕະຫຼອດ ແຕ່ງົບບໍ່ມີເນາະ ໄປມັນກໍໄດ້ໃຊ້ງົບ ຊາວບ້ານໃນເມືອງໄຊກ່າວ ວ່າ ກໍບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານປະເພດດັ່ງກ່າວດົນແລ້ວ ແລະ ເຫັນຂ່າວແບບນີ້ກໍຈະພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງບໍ່ກິນ ເພາະກໍຮູ້ສຶກຢ້ານເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເພາະທີ່ຜ່ານມາກໍເຄີຍເຫັນຄົນເອົາມາກິນແກ້ມກັບເຄື່ ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າ ກໍມີອາການຊັອກເຂົ້າໂຮງໝໍກໍມີ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າເຂົາເຈົ້າກໍນຳເອົາອາຫານທະເລມາຈາກໄທ ຫຼື ຫວຽດນາມ ຫຼີກລ້ຽງຫັ້ນແຫຼະ ຢ້ານອັນມັນມີຜົນກະທົບ ມັນເຄີຍມີຢູ່ ມັນເກີດ ອາຫ ານທະເລແຮງຊ້ຳຮ້າຍ ອາຫານທະເລນີ້ມັນຊິກ່ຽວຂ້ອງເລື່ອງສຸຂະພາບ ສ່ວນຫຼາຍເຂົາເຈົ້າມັກແກ້ມ ແກ້ມແລ້ວກໍຫຼາຍຄົນທີ່ວ່າມັກຊັອກໄປເລີຍນະ ໂອ ກໍຊິແມ່ນມາແຕ່ພຸ້ນແຫຼະ ໄທບໍ ຫວຽດນາມບໍຫັ້ນນະ ຊາ ວບ້ານໃນເມືອງໄຊອີກທ່ານໜຶ່ງກໍກ່າວວ່າ ອາຫານປະເພດເຄື່ອງໃນ ຍໍ່ຂາວ ປາມຶກ ຫຼື ອາຫານທະເລ ກໍເຫັນພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າຂາຍໃນຕະຫຼາດຫຼາຍ ແລະ ມາເຫັນຂ່າວມີສານຟໍມາລິນປົນເປື້ອນໃນອາຫານແນວນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍ່ກ້າໄປຊື້ກິນ ເພາະຮູ້ສຶກຢ້ານບໍ່ດີຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ ກໍຫາກເຫັນຢູ່ ຫາກເຫັນຂາຍຢູ່ ມີຫຼາຍຢູ່ ກໍມັນມີຫຼາຍຕະຫຼາດ ຕະຫຼາດໃດກໍຂາຍ ເອື້ອຍນີ້ຄັນຮູ້ຂ່າວແລ້ວເອື້ອຍກໍບໍ່ຊື້ມາກິນ ຮູ້ວ່າມັນມີສານ ອັນນັ້ນກໍຢ້ານ ໂອ ບໍ່ຢາກກິນເນາະ ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງໄຊອີກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກຈະຊື້ອາຫານປະເພດດັ່ງກ່າວໃນຕະຫຼາດມາກິນ ກໍຕ້ອງເອົາມາທຳຄວາມສະອາດກ່ອນ ໂດຍລ້າງນ້ຳດ້ວຍເກືອ ແຊ່ ນ້ຳເກືອປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ສານປົນເປື້ອນຫຼຸດອອກແດ່ ບາງທີກໍໄດ້ໂຕສົດ ບາງທີມັນກໍ ເຈົ້າກໍແຊ່ແຂງແລ້ວກໍມີນະ ເຮົາຊື້ມາກິນ ເຮົາກໍເພື່ອກັນທີ່ວ່າ ລ້າງເກືອ ແຊ່ນ້ຳເກືອຫຍັງປະມານນີ້ ກ່ອນໜ້າ ນີ້ ມີການກວດພົບສານຟໍມາລິນໃນອາຫານທະເລຫຼາຍກໍລະນີ ເປັນຕົ້ນໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກໍໄດ້ທຳລາຍສິນຄ້າປະເພດປາມຶກແຊ່ສານຟໍມາລິນ ຫຼື ສານກັນເນົ່າ ລວມນ້ຳໜັກ 630 ກິໂ ລກຣາມ ຢູ່ບ້ານວຽງຄຳ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ນຳເຂົ້າມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ໃນປີ 2020 ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງວຽງຈັນກໍກວດພົບສານຟໍມາລິນຢູ່ຕະຫຼາດແຫ່ງໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະປາມຶກ ແດງ ແລະ ຢໍ່ຂາວ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະກວດພົບຢູ່ຕາມຮ້ານອາຫານບຸບເຟ ຮ້ານລາບ ແລະ ຮ້ານຊີ້ນຈຸ່ມ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນ ມື້ວັນທີ 10 ມົກກະລາ 2024 ນີ້ ຄືນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດປັບຂຶ້ນລິດລະ 50 ກີບ ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາປັບຂຶ້ນລິດລະ 10 ກີບ ແລະ ນ້ຳມັນກາຊວນປັບຂຶ້ນລິດລະ 170 ກີບ ການຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງທີ່ວ່ານີ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາ ນ້ຳມັນສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຖືກປັບຂຶ້ນ ຄືລາຄານ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ ຈາກລິດລະ 28,360 ກີບ ຂຶ້ນເປັນ 28,410 ກີບ ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາ ຈາກລິດລະ 21,990 ກີບ ຂຶ້ນເປັນ 22,000 ກີບ ແລະ ນ້ຳມັນກາຊວນ ຈາກລິດລະ 19,540 ກີ ບ ຂຶ້ນເປັນ 19,710 ກີບ ປັດຈຸບັນ ປະເທດລາວນຳນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງທັງໝົດເຂົ້າມາຈາກຕ່າງປະເທດ ດັ່ງນັ້ນລາຄານ້ຳມັນຈຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃນຂະນະທີ່ສະພາບເສດຖະກິດຂອງລາ ວປະສົບກັບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກ ບັນຫາເງິນກີບເຟີ້ ແລະ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ຕາມປົກກະຕິທົ່ວໄປ ລາຄານ້ຳມັນຈະຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບລາຄານ້ຳມັນໃນຕະຫຼາດໂລກ ແຕ່ສຳລັບຢູ່ລາວບໍ່ເປັນຄືແນວນັ້ນ ຍ້ອນເງິນ ກີບອ່ອນຄ່າ ເຊິ່ງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເປັນຜູ້ກຳນົດລາຄາ ອີງຕາມຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າທ່ານໜຶ່ງ ຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 17 ກໍລະ ກະດານີ້ ກະຊວງພານິດມັນຜູ້ກຳນົດນະ ເພາະວ່າເຂົາຄິດໄລ່ເລື່ອງອັດຕາການນຳເຂົ້າ ເລື່ອງການຊື້ນຳຕ່າງປະເທດ ອັນສອງມາກໍເວົ້າເລື່ອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນໂດລາ ກໍລາຄາຊື້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສົ່ງຜົ ນເດີ ສົ່ງຜົນ ເພາະວ່າ ເຮົາມາກຳນົດຂາຍນີ້ໃຫ້ເປັນເງິນກີບ ເງິນລາວເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ເວລາໄປຊື້ແລ້ວມັນຕ້ອງແລກປ່ຽນເປັນເງິນຕ່າງປະເທດໄປຊື້ເດ້ ຊື້ນຳຕ່າງປະເທດເດ້ ທ່ານກ່າວຕື່ມເຖິງລາຄາ ນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງໃນແຕ່ລະແຂວງວ່າ ຈະບໍ່ເທົ່າກັນ ແຂວງໃດທີ່ຢູ່ໃກ້ດ່ານສາກົນທີ່ຂົນນ້ຳມັນເຂົ້າມາຜ່ານ ກໍຈະມີລາຄາຖືກກວ່າແຂວງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກອອກໄປ ຍ້ອນແຂວງທີ່ຢູ່ໄກຕ້ອງໄດ້ບວກຄ່າຂົນສົ່ງນ້ຳມັນ ເຂົ້າໃສ່ຕື່ມອີກ ແລະ ເຈົ້າຂອງປ້ຳນ້ຳມັນຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍເວົ້າໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ສະເລ່ຍແລ້ວລາຄານ້ຳມັນໃນປັດຈຸບັນຖືວ່າສູງຫຼາຍ ແລະ ກໍຄາດວ່າລາຄານ້ຳມັນອາດຈະສູງຂຶ້ ນອີກໃນອາທິດໜ້າ ໂດຍສະເພາະນ້ຳມັນກາຊວນ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ລາຄາສູງ ລາຄານ້ຳມັນບໍ່ເຄີຍຂາຍສູງແນວນີ້ຈັກເທື່ອ ເອີ ຄາດວ່າຈະຂຶ້ນມື້ນີ້ ອາດ ອາດຈະມີການຂຶ້ນອີກວັນພຸດ ເພາະວ່າຫຼາຍປ້ຳພາຍໃ ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດຽວນີ້ນ້ຳມັນກາຊວນ ຫຼືວ່າດີເຊລຫັ້ນ ນ້ຳມັນຂາດຕະຫຼາດ ຕາມທີ່ເທົ່າຮູ້ມາ ມີແຕ່ຂອງບໍລິສັດນ້ຳມັນຄາທີ່ວ່າມັນມີດີເຊລຂາຍ ປ້ຳອື່ນນັ້ນຂາດເບີດ ປຕທ ຢູ່ ຢູ່ລາວກະບໍ່ມີ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ທີ່ວ່ານີ້ ເຈົ້າຂອງປ້ຳນ້ຳມັນແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 17 ກໍລະກະດານີ້ວ່າ ທີ່ຜ່ານມາ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈະອອກແຈ້ງການປັບລາຄານ້ ຳມັນໃນວັນພຸດຕອນແລງ ຫຼື ຕອນກາງຄືນ ແລະປ້ຳນ້ຳມັນກໍຈະຂາຍໃນລາຄາໃໝ່ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ ການປັບລາຄານ້ຳມັນທຸກອາທິດເລີ່ມຂຶ້ນມາແຕ່ປະມານປີ 2021 ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນລາຄານ້ຳມັນຢູ່ລາ ວຈະປັບເດືອນລະເທື່ອ ຫຼື 2 ເດືອນເທື່ອໜຶ່ງ ລາຄານ້ຳມັນທີ່ປ່ຽນແປງທຸກອາທິດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີການຈົ່ມວ່າ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ກະເອົາມັນຈະຂຶ້ນທິດໜຶ່ງ ຈະຄືປ່ຽນລາຄາເທື່ອໜຶ່ງນະ ເພາະວ່າ ຕອນແລງວັນພຸດກໍຈະມີແຈ້ງການ ຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດລາຄາປ່ຽນໝົດແລ້ວ ແຕ່ກ່ອນກໍເປັນເດືອນຈັ່ງຂຶ້ນເທື່ອໜຶ່ງ ລົງເທື່ອໜຶ່ງ ມາບັດນີ້ມາທິດຕໍ່ທິດ ຈົ່ມກະຈົ່ມຫັ້ນແຫຼະ ຍອມຮັບກັບສະພາບ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພໍ່ຄ້ າຂາຍເສື້ອຜ້າຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຜູ້ໜຶ່ງ ກໍເວົ້າເຖິງຄ່າຄອງຊີບຢູ່ລາວວ່າ ສູງຂຶ້ນຫຼາຍເຕີບ ລາຄາເຄື່ອງຂອງກໍປ່ຽນທຸກມື້ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຄ່ານ້ຳມັນໃນການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຂອງກໍຖື ວ່າແພງຂຶ້ນຄືກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຂຶ້ນລາຄາເສື້ອຜ້າໄດ້ ຍ້ອນຢ້ານລູກຄ້າຈະສູ້ບໍ່ໄຫວ ແລະຈະເອົາເງິນໄປຊື້ແນວອື່ນທີ່ຈຳເປັນກວ່າເສື້ອຜ້ານັ້ນ ເອີ ກໍຍັງ ຍັງສູງແຫຼະວ່າ ເພາະວ່າ ເງິນມັນເຟີ້ຫັ້ນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍມັນກໍ ເຟີ້ໄປນຳເງິນນັ້ນນະ ເຈົ້າ ນ້ຳມັນລົດນີ້ເຮົາໃຊ້ເຮົາກະໃຊ້ ແຕ່ວ່າຄ່າເດີນທາງບໍ ອີ່ຫຍັງຫັ້ນກະສ່ວນຫຼາຍອັນ ສິນຄ້າທີ່ເຮົາໄປຊື້ ເຮົາກະຝາກບໍລິສັດຂົນສົ່ງອີ່ຫຍັງນີ້ ເຮົາບໍ່ໄ ດ້ທຽວໄປເອົາເອງ ທຽວລົງໄປເອົານີ້ ທຽວບໍ່ໄດ້ ນ້ຳມັນແພງຫຼາຍຢູ່ນີ້ ໃນປີ 2014 ນີ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການປັບລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອເພີງມາແລ້ວສອງສະບັບ ສະບັບທຳອິດໃນມື້ວັນທີ 2 ມົກກະລາ ເຊິ່ງເປັນການປັບລາຄານ້ຳມັນລົງທັງສາມຊະນິດ ຈາກລາຄາໃນເດືອນທັນວາ 2023 ແລະສະບັບທີ 2 ໃນມື້ວັນທີ 10 ມົກກະລານີ້ ແລະໃນມື້ວັນທີ 17 ວັນທີ 24 ແລະວັນທີ 31 ມົກກະລານີ້ ກໍຈະມີແຈ້ງການປັບປ່ຽ ນລາຄານ້ຳມັນອອກມາຕື່ມອີກ ໃນວັນທີ 4 ຫາວັນທີ 5 ມົກກະລາ ປີ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ ແລະກົມກວດກາ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ຂອງລາວ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະຂັ້ ນແຂວງ ລົງກວດກາຢູ່ຫ້ວຍນ້ຳກອງ ພື້ນທີ່ໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງບໍລິສັດໄທປຸ້ຍກາສີພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຈຳກັດ ຂອງນັກລົງທຶນຈີນ ທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຢູ່ເຂດບ້ານດິນແດງ ແລະບ້ານພູເຫຼັກໄຟ ເມື ອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ພົບວ່າມີການປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນລົງສູ່ຫ້ວຍນ້ຳທຳມະຊາດ ເຊິ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາທີ່ບໍລິສັດໄດ້ເຊັນນຳລັດຖະບານລາວ ໂດຍຄະນະກວດກາດັ່ງກ່າວຈະສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນ າໂຈະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຂອງບໍລິສັດໄທປຸ້ຍກາສີພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຈຳກັດ ເປັນການຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າຈະມີການປັບປຸງແກ້ໄຂຂຶ້ນໃໝ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ສອບຖາມໄປຍັງຊາວບ້ານຢູ່ເຂດທີ່ໄ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ ນ້ຳເປື້ອນຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄຫຼລົງມາຖືກຫ້ວຍນ້ຳອ້ອມແອ້ມເຮືອນຂອງນາງ ໂດຍນ້ຳເປື້ອນມີລັກສະນະເປັນສີແ ດງ ມີຄວາມມັນຄືກັນກັບນ້ຳມັນ ແລະສົ່ງກິ່ນຂິວ ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານບໍ່ສາມາດນຳນ້ຳຈາກຫ້ວຍມາໃຊ້ອຸປະໂພກ ແລະບໍລິໂພກໄດ້ ດັ່ງທີ່ນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 16 ມົກກະລາ ປີ 2024 ນີ້ວ່າ ນ້ຳ ນ້ຳມັ ນເປັນນ້ຳທີ່ແບບແດງໆ ແລ້ວນ້ຳຫັ້ນມັນມັນ ໃຊ້ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າປົກກະຕິນ້ຳຫັ້ນນະ ມັນສິເປັນນ້ຳອັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ແບບເຂົາເຈົ້າເຮັດສວນ ແລ້ວສະເພາະທາງນັ້ນເຂົາເຈົ້າເຮັດສວນແດ່ເນາະ ແລ້ວມັນໃຊ້ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ກະຊ່ວງນີ້ຫັ້ນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຍັງສິເປັນຢູ່ບໍ່ ແຕ່ວ່າຊ່ວງກ່ອນນັ້ນເປັນໜັກແຫຼະ ທາງດ້ານຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງກາສີອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ລາວອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ ແລ້ວກັບຄືນມາບ້າ ນໃນໄລຍະພັກປີໃໝ່ສາກົນ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ຮູ້ຈຶ່ງໄດ້ລົງໄປອາບນ້ຳຢູ່ຫ້ວຍ ພໍຂຶ້ນມາຈາກນ້ຳກໍປາກົດວ່າມີຕຸ່ມພອງຄັນຕົນໂຕ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄປຊອກຫາຢາມາປິ່ນປົວເອງເປັນສັບປະດາຈຶ່ງເຊົາ ດັ່ງທີ່ລາວກ່າວ ວ່າ

ຊາວບ້ານອີກນາງໜຶ່ງຢູ່ເມືອງກາສີກ່າວວ່າ ນອກຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງຈີນແລ້ວ ນັກລົງທຶນກໍກຳລັງເຂົ້າມາປັບປຸງກະຕຽມດິນສຳລັບປູກກ້ວຍຕື່ມອີກ ໂດຍບໍລິສັດຈີນໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນຈາກການຕຽມດິ ນດັ່ງກ່າວ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫ້ວຍນ້ຳເປື້ອນບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນການປູກຝັງລ້ຽງສັດໄດ້ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ທາງການຕິດຕັ້ງລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ຂຸດເຈາະນ້ຳບາດານ

ຄືສາວ່າທີ່ໂຮງຮຽນເຂົາເຮັດຄືກັນຈັ່ງຊີ້ ຄົນແບບມັກເປັນເປື່ອຍເປັນຕຸ່ມຫັ້ນນະ ລົງໄປດຳໄຮ່ດຳນາບໍ່ ນ້ຳຫ້ວຍນ້ຳຮ່ອງມັນລົງມາ ມັນຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ອັນຮ່າງກາຍຜິວໜັງຫັ້ນນະ ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ຊາວບ້ ານຍັງຕ້ອງລະດົມເງິນໃຫ້ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາແຂວງວຽງຈັນຕື່ມອີກຜູ້ລະ 500,000 ກີບ ແລະ ຊາວບ້ານຕ້ອງໄປຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບນ້ຳປະປານຳດ້ວຍ ຍ້ອນບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປ ະປາແຂວງວຽງຈັນ ບໍ່ມີງົບປະມານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນພຽງພໍໃນການເຂົ້າມາຕິດຕັ້ງລະບົບນ້ຳປະປາໃຫ້ກັບຊາວບ້ານ ທາງດ້ານຊາວບ້ານອີກຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ເມືອງກາສີກ່າວວ່າ ລາວກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສາ ນເຄມີທັງຈາກບໍ່ແຮ່ ແລະ ສວນກ້ວຍຂອງຈີນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດບ້ານໂພນສີດາ ແລະ ບ້ານຫົວເມືອງ ເຊິ່ງລາວກໍຢາກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງມາກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໂດຍໄວ ດັ່ງທີ່ລ າວໄດ້ກ່າວໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ໂດຍ ໂດຍ ມີແຕ່ອັງກິ

ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍານາງໜຶ່ງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ເຊິ່ງບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ກ່າວພຽງສັ້ນໆວ່າ ຈະຕ້ອງມີໜັງສືສະເໜີເຂົ້າມາກ່ອນ ເຖິງຈະລົງໄປກວດກາເບິ່ງຕື່ມອີກໄດ້ ບໍລິສັດໄທປຸ້ຍກາສີພັ ດທະນາບໍ່ແຮ່ຈຳກັດ ຂອງຈີນ ໄດ້ຮັບສຳປະທານທີ່ດິນເພື່ອຂຸດຄົ້ນແຮ່ເຫຼັກແບບທົດລອງເປັນເວລາ 25 ປີ ເຊິ່ງບໍລິສັດໄດ້ລົງສຳຫຼວດຂຸດຄົ້ນ ມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກປີ 2021 ແລະ ພາຍຫຼັງໝົດອາຍຸສຳປະທານແລ້ວ ທ າງບໍລິສັດກໍຈະປັບໜ້າດິນໃຫ້ເປັນຄືເກົ່າ ແລ້ວສົ່ງດິນນັ້ນຄືນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນ ໂດຍໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດໄທປຸ້ຍກາສີພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຈຳກັດ ໄດ້ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍດິນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຂຸດຄົ້ ນແຮ່ເຫຼັກແບບທົດລອງ ເຮັກຕາລະ 20 ລ້ານຫາ 45 ລ້ານກີບ ເຊິ່ງຊາວບ້ານບໍ່ພໍໃຈປານໃດ ແຕ່ກໍຕ້ອງຍອມຮັບເອົາ ຍ້ອນອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນບັງຄັບລະດົມເອົາດິນຈາກຊາວບ້ານມາມອບໃຫ້ໂຄງກາ ນດັ່ງກ່າວ

ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 12,000 ຄົນ ຍ້ອນບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ອຸ່ນແກ້ວ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ຢູ່ໃນ 13 ບ້ານ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ມີປະຊາຊົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທປະມານ 1,200 ຄົນ ໃນປີ 2023 ຍ້ອນບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການສູນເສຍທີ່ດິນ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານຢູ່ເມືອ ງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ເອເຊຍເສຣີໄດ້ມາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນປີ 2023 ມີປະຊາຊົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທປະມານ 1,200 ຄົນ ໃນປີ 2022 ມີປະຊາຊົນເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທປະມານ 800 ຄົນ ໃນປີ 2021 ມີປະຊາຊົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທປະມານ 500 ຄົນ ສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນໄວເຮັດວຽກພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ກໍຍ້ອນບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ປະຊາຊົນບໍ່ມີທີ່ດິນທຳກ ານຜະລິດ ແລະ ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດໄປຫາປາຄືແຕ່ກ່ອນ ຍ້ອນການສ້າງເຂື່ອນ ປະຊາຊົນຢູ່ເມືອງໂຂງທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ
ໂອ້ຍ ຄົນໄປຫາກິນເນາະ ກະແບບກຸ້ມປາກໄຜປາກມັນເນາະ ຈະບໍ່ໄປຫາ ກະຊິມີຄວາມກິນ ຊິມີສັງ ເຮືອນຊານ ເຂົ້າກິນຈະຊິມີຊະບໍ່

ເຂົາກໍບໍ່ອຶດກິນ ມັນພໍໄດ້ຂາຍ ເຮັດໃດເຮັດນີ້ ເຂົາກໍເຮັດໄດ້ ອັນນີ້ນາເຂົາກໍຖືກ ຄົນບໍ່ມີອາຊີບຈະເຮັດສັງ ຈະບໍ່ໄປໄທ ກໍມີແຕ່ທ່າດຽວຫັ້ນແຫຼ້ວ ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດບ້ານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການເ ຂື່ອນ ແລະ ໂຄງການສຳປະທານຂອງລັດຖະບານ ຍ້ອນວ່າໄປກວມເອົາທີ່ດິນນາຂອງເຂົາເຈົ້າ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີທີ່ດິນທຳນາ ປະຊາຊົນເມືອງໂຂງທ່ານນີ້ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ

ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ນ່າຈະເປັນນຳເສດຖະກິດ ຈຳພວກເຂົາໄປ ຢູ່ທີ່ເງິນເດືອນມັນສູງກວ່າເຮັດຢູ່ພີ້ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານສ່ວນຫຼາຍຈະມີແຕ່ຜູ້ສູງອາຍຸ ຫຼື ຜູ້ເຖົ້າກັບເດັກນ້ອຍເຝົ້າບ້ານ ໃນຂະນະທີ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ທີ່ ຢູ່ໃນໄວເຮັດວຽກພາກັນໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທໝົດ ພໍ່ເຖົ້າຄົນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງເອົາຫຼານສອງຄົນຢູ່ເຮືອນ ຍ້ອນວ່າພໍ່ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍພາກັນໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທໝົດ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ

ສ່ວນໃຫຍ່ຄອບຄົວນີ້ ລູກເຕົ້ານີ້ມັນຢູ່ໄທເບິດເນາະ ແມ່ນ ໂອ ຫຼານຈັກຄົນລະບັດນີ້ນະ ຫຼານຫັ້ນກະຜູ້ໃຫຍ່ໝົດກໍມີ ອັນນີ້ກໍຍັງນ້ອຍໆນີ້ ຜູ້ນີ້ແຫຼະຜູ້ລູກຂອງແມ່ເພິ່ນຜູ້ມານ້ອຍນັ້ນ ມີຈັກຄົນລະອັນຍັງນ້ອຍຫັ້ນນະ ຍັງນ້ ອຍມີຍັງອີກສອງຄົນ ນອກຈາກນີ້ ນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ກໍພາກັນອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ໄປຫາເຮັດວຽກຕໍ່ ໃນເວລາທີ່ເສດຖະກິດກຳລັງຝືດເຄືອງ ປະຊາຊົນເມືອງໂຂງຜູ້ດຽວກັນນີ້ໄດ້ກ່າວ ວ່າ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນບ້ານນາກະສັງ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນປີ 2022 ມີນັກຮຽນປະມານ 500 ປາຍຄົນ ແຕ່ປີ 2023 ມີນັກຮຽນພຽງແຕ່ 200 ປາຍຄົນ ເຊິ່ງນັກຮຽນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ອອກໂຮງຮຽນນັ້ນພາກັນໄປເຮັດ ວຽກຢູ່ໄທ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ມີຄົນລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທທີ່ມີເອກະສານເຮັດວຽກປະມານ 50,000 ຄົນ ໃນປີ 2023 ແຕ່ຍັງບໍ່ນັບຈຳນວນທີ່ເຮັດວ ຽກຢູ່ໄທແບບບໍ່ມີເອກະສານ ແລະ ບໍ່ນັບຈຳນວນທີ່ໄປກ່ອນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ບັນຫາຄ່າຄອງຊີບເປັນປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງຕັດສິນໃຈອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ນັກທຸລະກິດທ່ານໜຶ່ງຢູ່ພາກໃ ຕ້ຂອງລາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ມັນກໍບັນຫາຄ່າຄອງຊີບ ການຫາເງິນຫາຄຳແຫຼະ ມັນຝືດເຄືອງ ເອີ ບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດງານມັນກໍຍາກ ຫາຍາກ ຫຼາຍໝ່ອງຫຼາຍບ່ອນກໍປິດຕົວຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນອີກບັນຫາໜຶ່ງ ເງິນກໍເຟີ້ເກີນໄປ ເຂົາໄປເຮັດຢູ່ໄທເນາະ ເຂົາເຫຼືອ ມື້ໜຶ່ງເຂົາເຫຼືອ 100 ບາດຈັ່ງຊີ້ ກໍໄດ້ 6 7 5 60 60 ກວ່າພັນໄປແລະເດ ຢູ່ບ້ານເຮົານີ້ ມື້ໜຶ່ງເຫຼືອເງິນບໍ່ໄດ້ຮອດໄດ້ 20 ພັນ ບໍ່ໄດ້ຮອດໄດ້ ຢູ່ປະເທດລາວ ກຳມະກອນ ທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດທີ່ຈະທ້ອນເງິນໄດ້ມື້ລະ 15,000 ກີບ ຫຼັງຈາກທີ່ຫັກຄ່າກິນຄ່າຢູ່ອອກໝົດ ນັກທຸລະກິດທ່ານນີ້ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຜູ້ປະຢັດອີ່ຫຼີກະຊິເຫຼືອເງິນເກັບປະມານ 15,000 ຕໍ່ມື້ ຄັນຜູ້ບໍ່ປະຢັດລະເໝີດ ຫາມື້ນີ້ກິນເບີດມື້ນີ້ ແບ ບເປັນໄຂ້ເປັນໜາວມາ ເຮັດຈະໄດ້ຊັ້ນ ເຂົ້າໂຮງໝໍຕາຍຕິ ອາຫານການກິນ ເປັນຕົ້ນວ່າ ເຂົ້າປຽກຖ້ວຍໜຶ່ງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 20,000 ກີບ ສ່ວນວ່າເຝີຖ້ວຍໜຶ່ງລາຄາ 50,000 ກີບຂຶ້ນໄປ ໃນຂະນະທີ່ຄ່າຈ້າງກຳມະກອນລາຍວັນບາ ງຄົນບໍ່ຮອດແສນກີບຕໍ່ມື້ ນັກທຸລະກິດທ່ານນີ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ເຂົ້າປຽກຄືຊະ ຖ້ວຍໜຶ່ງ ຊາວ 30 40 ກໍມີ ເຝີນີ້ກໍ 50 60 ກໍມີເຝີ ເຮັດວຽກຢູ່ລາວໄດ້ມື້ໜຶ່ງເທົ່າໃດໜຶ່ງ ບໍ່ແມ່ນໄດ້ມື້ໜຶ່ງ 70 ຜູ້ໃດ 50 ກໍມີ 60 70 ກໍມີ 80 ກໍມີ ມັນເວົ້າບໍ່ໄດ້ ໂອ້ຍ ເ ຮັດວຽກເກັ່ງຫຍັງຈັ່ງຊິໄດ້ 80 ແລະຄ່າຢູ່ຄ່າກິນຈັ່ງ ໂອ້ຍ ມັນບໍ່ເຫຼືອນະ ບໍ່ເຫຼືອພໍເທົ່າໃດນະ ເວົ້າແລ້ວຈົນເກືອບບໍ່ມີເງິນເກັບພຸ້ນແຫຼະ 13 ບ້ານຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ທີ່ກ່າວມານັ້ນລວມມີ ບ້ານເດື່ອ ບ້ານ ທ່າໂພໃຕ້ ບ້ານທ່າພ້າວ ບ້ານແກ້ງກຸ່ມ ບ້ານເວີນສົມ ບ້ານດອນສົມ ບ້ານທ່າໝາກເຫັບ ບ້ານມ່ວງ ບ້ານສາລາ ບ້ານດອນຊ້າງ ບ້ານທໍລະທີ ບ້ານດອນເປື່ອຍ ບ້ານດອນບາງຂວດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຈຳນວນ 1,200 ຄົນ ທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທໃນປີ 2023 ຢູ່ສະເພາະແຕ່ 13 ບ້ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງບໍ່ລວມຈຳນວນຄົນຢູ່ບ້ານອື່ນໆທີ່ຢູ່ເມືອງໂຂງ ແລະເມືອງອື່ນໆຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລະບຸ ວ່າ ເດືອນກໍລະກະດາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ 27.80% ເດືອນສິງຫາ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຢູ່ທີ່ 25.88% ເດືອນກັນຍາ 25.69% ເດືອນຕຸລາ 25.83% ເພື່ອກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາເງິນເຟີ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດຂາຍພັນ ທະບັດສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 3 ຈຳນວນ 3,000 ຕື້ກີບ ອັດຕາດອກເບ້ຍ 15% ຕໍ່ປີ ເຊິ່ງອາຍຸພັນທະບັດ 6 ເດືອນ ການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດງວດທີ 3 ມີຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກພັນທະບັ ດງວດທີ 2 ດອກເບ້ຍ 20 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ອາຍຸພັນທະບັດ 6 ເດືອນ ມູນຄ່າ 1,000 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງອອກຈຳໜ່າຍໄດ້ເດືອນມົກກະລາ 2023 ສ່ວນງວດທີ 1 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຈຳໜ່າຍພັນທະບັດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2022 ວົງເ ງິນ 5,000 ຕື້ກີບ ດອກເບ້ຍ 20 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ອາຍຸພັນທະບັດ 6 ເດືອນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປນັ້ນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ແມ່ຍິງລາວ 3 ຄົນທີ່ຖືກລັກພາເຂົ້າໄປພະມ້າ ໄດ້ຖືກຮຽກຄ່າໄຖ່ຈຶ່ງຈ ະປ່ອຍໂຕ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊກວດພົບສານຟໍມາລິນໃນອາຫານເກີນມາດຕະຖານຂາຍໃນຕະຫຼາດ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່າ ນີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມເວລາແລະສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງເລີ່ມ ແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະຈັດລາຍການ ພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະ ກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດ ດີ ຈົ່ງມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ